الله نوح جي زال ۽ لوط جي زال جو هڪ مثال ڪافرن لاء بيان ڪري ٿو. اهي اسان جي ٻن صالح ٻانهن جي نڪاح هيٺ هيون، پوء انهن زالن ٻنهي سان خيانت ڪئي ۽ پوء اهي ٻئي پنهنجن زالن کان الله جو عذاب ڪجهه به ٽاري نه سگهيا. انهن کي چئبو ته باهه ۾ گهڙندڙن سان گڏ گهڙو.